ຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດຂອງອິນເດຍ ພວກຊາວໄຮ່ຊາວສວນແມ່ນພາກັນຮັບເອົາວິທີການໃໝ່ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈາກການທຳລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜູ້ສື່ຂ່ າວຂອງວີໂອເອ ອັນຈິລິນາ ປາສຣິຊາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດຮາຣິຢານາ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ການປະຕິບັດທາງດ້ານພູມິອາກາດທີ່ຫຼັກແຫຼມ ແມ່ນໄດ້ຊ່ອຍພວກຊ າວໄຮ່ຊາວສວນຮັບມືກັບຕົວແບບຕ່າງໆຂອງສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ເຊັ່ນວ່າຝົນທີ່ຕົກລົງມາຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືການຂາດແຄນຝົນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມດິນຟ້າອາກາດ ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະອາ ກາດໜາວທີ່ບໍ່ຖືກກາລະເວລາໄດ້ແນວໃດນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ເວລາພວກຊາວໄຮ່ຊາວນາພາກັນສຳຫຼວດເບິ່ງທົ່ງພຽງອັນຂຽວຊຸ່ມຢູ່ໃນເຂດກຸ່ມເບ ຍນາຣິຢານາຢູ່ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ດີວ່າຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກທີ່ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂາດແຄນນ້ຳຝົນກໍຕາມ ຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ທ່ານອິສວາລ ເດຢາລ ໄດ້ປູກເຂົ້າໃນລະດູຮ້ອນ ແລະປູກເຂົ້າເບລໃນລະດູໜາວ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເລີກລົ້ມການປູກຝັງແບບເກົ່າແກ່ນີ້ແລ້ວ ແລະດຽວນີ້ຫັນມາປູກຕົ້ນສາລີທີ່ທົນທານກວ່າເກົ່າ ໃສ່ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ຟາມ 14 ເຮັກຕາຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະຜ່າ ນຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆຂອງລະດູຝົນທີ່ຄາດຄະເນບໍ່ໄດ້

ແມ່ນມີຄວາມແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນ 27 ໝູ່ບ້ານທົ່ວເຂດຮາຣິຢານາ ຊຶ່ງເປັນລັດແຫ່ງການກະສິກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນນຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້ໂ ຄງການລິເລີ່ມນຳພາຢູ່ໃນອິນເດຍ ໂດຍຫຼາຍກຸ່ມບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການກະສິກຳ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ທ່ານອິນເດີຈິດ ຊິງ ມານ ໄດ້ປູກເມັດເຂົ້າລົງໂດຍ ກົງໃນດິນທົ່ງນາຂອງລາວ ແທນທີ່ຈະຕົກກ້າກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາຕົ້ນກ້າມາດຳຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳ ມັນທັງປະຢັດນ້ຳ ແລະຄ່າແຮງງານ

ໂດຍເອີ້ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການກະສິກຳ ທ່ານ ເອັມ ແອລ ຈັດ ຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການລິເລີ່ມສຳລັບເຂດເອເຊຍໃຕ້ ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອ ຈະຮັກສານ້ຳໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນນີ້ water resources are depleting so we will not have that much water and for each degree rise in temperature you need ທ່ານ ຈັດ ເວົ້າວ່າ ແຫຼ່ງນ້ຳທັງຫຼາຍແມ່ນໝົດລົງໄປເລື້ອຍໆ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ມີນ້ຳຫຼາຍປານໃດ ແ ລະແຕ່ລະອົງສາໜຶ່ງທີ່ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງການນ້ຳຕື່ມອີກ 10 ເປີເຊັນ ເພື່ອຈະຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ ເພື່ອຢັບຢັ້ງຄວາມເສຍຫາຍອັນກວ້າງໃຫຍ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງດິນປູກຝັ ງ ແລະພວກພືດພັນ ດ້ວຍການພົ່ນປຸ໋ຍໃສ່ຢ່າງບໍ່ເຈາະຈົງ ແລະພວກຊາວໄຮ່ຊາວສວນຍັງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊອກຫາຄວາມຂຽວສົດ ຫຼື Green Seeker ເພື່ອປະເມີນຜົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຈຳນວນສານໄນໂຕຣເຈນ ຢູ່ ໃນດິນປູກຝັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມປີລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮັບເອົາວິທີທາງທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນນັ້ນ ທ່ານ ອິສວາລ ໄດຢາລ ກໍໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັບມືກັບຜົນຜະລິດທີ່ ຕົກຕ່ຳ
Roughly my productivity has increased by 15% and my costs have fallen. We can't change the weather. We can change our farm ທ່ານ ເດຢາລ ກ່າວວ່າ ຜົນຜະລິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍປະມານແລ້ວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ເປີເຊັນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອາກາດໄດ້ ແຕ່ພ ວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແບບແຜນການປູກຝັງຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຄວາມຫວັງກໍແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ອອກໄປທົ່ວປະເທດ ພາຍໃຕ້ການກະສິກຳທີ່ຫຼັກແຫຼມຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ຊາວໄຮ່ຊ າວນາເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າໃຈວ່າ ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA